ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ອ່າ ຊັນດີແມນ ມາຈາກ ອ່າ Bloomfield Hill Michigan ທ່ານມາມື້ນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຈັ່ງໃດ ມາມື້ນີ້ກະແມ່ນຖືວ່າຫຼານສາວ Mercedes ເຮນເວີດ ອ່າ ໄດ້ ອ່າ ເຂົ້າຟ້ອນໃນວິທີເປີດງານຟ້ອນຂອງສະມາຄົມແມ່ຍິງຢູ່ ອ່າ Virginia ແລ້ວກະດີໃຈທີ່ວ່າໄດ້ມາເຫັນຫຼານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລ້ວກະໄດ້ຮຽນວັດທະນະທຳຂອງປະເພນີລາວ ແລ້ວກະ ໄດ້ ໄດ້ເຫັນຫຼານຊິໃສ່ຊຸດລາວ ປະເພນີລາວ ເຫັນຊິວ່າ ອ່າ ມາຟ້ອນທີ່ໂຊໃນວັນແມ່ສາກົນ ທ່ານມາ ຈາກລັດ Michigan ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ເປັນຈັ່ງໃດ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວເຮົາຢູ່ຫັ້ນມີຫຼາຍບໍ່ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວຢູ່ຫັ້ນກະມີຫຼາຍ ຢູ່ເມືອງ ເອີ Michigan ປະມານຢູ່ 300 ກວ່າຄົນ ແຕ່ວ່າຄືຖ້າຫາກມາລວມໆກັນ ທັງ South North East and West ປະມານຢູ່ 5 ຫຼື 600 ຄົນ ຖ້າຊິວ່ າແລ້ວບໍ່ຫຼາຍປານໃດເນາະ ບໍ່ຫຼາຍ ກໍແຕ່ວ່າພີ່ນ້ອງເຮົາກໍທຸກຄົນຢາຍກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າມີງານປະຈຳປີ ຄືງານປີໃໝ່ລາວ ຄືວ່າຂ້າພະເຈົ້າກະໄດ້ ເອີ ເປັນຜູ້ ອ່າ organize ທຸກຢ່າງ ຊ່ວຍເຫຼືອ ອ່າ ທີ່ວ່າສະມາຄົມລ າວ ແລ້ວກະ ອ່າ community ລາວຢູ່ Michigan ອ່າ ກໍເປັນທີ່ວ່າເປັນງານໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລ້ວກະຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າທີ່ວ່າ ເພື່ອບູລະນະສ້າງສົມ ແລ້ວກະຫວັງວ່າຈະໄດ້ວັດໃໝ່ ແລ້ວກະຈະສ້າງວັດຂຶ້ນໃໝ່ອີກ ດຽວນີ້ມີຈັກວັດແລ້ວ ດຽວນີ້ເ ຮົາມີແຕ່ວັດໜຶ່ງຢູ່ Detroit ແລ້ວກະຄິດວ່າຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້ ຫາເງິນຫາລາຍໄດ້ ແລ້ວກະພະຍາຍາມເອົາລູກຫຼານຂອງເຮົາເຂົ້າມາ ທີ່ວ່າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ປະເພນີລາວ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳລາວ ແລ້ວກະເຜີຍແ ຜ່ໄປໃນ ອ່າ ຂອງ ເພາະວ່າເຮົາຢູ່ອາເມລິກາ ເຮົາຕ້ອງ adopt um American culture mix with um uh ລາວ ເກ ລາວຢູ່ນີ້ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ກໍຕ້ອງຍັງຖືວັດທະນະທຳເຮົາຢູ່ ແລ້ວກໍ ອ່າ ເພື່ອຈະໃຫ້ລູກຫຼານສືບຕໍ່ໃນອະນາຄົດ
ຂໍໂທດ ທ່ານຢູ່ເມືອງລາວ ທ່ານຢູ່ໃສ ບ້ານໃດ ອ່າ ຢູ່ວຽງຈັນ ບ້ານ ບ້ານໜອງສະໂນຄຳ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ ທ່ານມາຢູ່ອາເມລິກາດົນແລ້ວບໍ່ ອ່າ ຢູ່ໄດ້ 17 ປີ 17 ປີ ໂອ້ ບໍ່ດົນປານໃດເນາະ ບໍ່ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກບໍ່ຢູ່ພຸ້ນ ອ່າ ຢູ່ເ ມືອງລາວເຮັດວຽກ ຢູ່ສະຫະລັດ ຢູ່ສະຫະລັດດຽວນີ້ ອ່າ ກໍເຮັດວຽກ ອ່າ business business ສ່ວນຕົວຫຼືວ່າ ອ່າ ເປັນ therapy therapy ເຈົ້າ ອ່າ ຢູ່ເມືອງລາວເດ ຢູ່ເມືອງລາວນີ້ເຮັດວຽກສະຖານທູດເກົາຫຼີໃຕ້ ສະຖານທູດເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍ ໂອເ ຄ ເປັນຈັ່ງໃດບັນຍາກາດຢູ່ວໍຊິງຕັນ ອ່າ ບັນຍາກາດຢູ່ວໍຊິງຕັນກໍ ຄືວ່າສະໜຸກສະໜານດີ ອາທິດແລ້ວນີ້ກໍໄດ້ໄປງານປີໃໝ່ຢູ່ ອ່າ ສະຖານທູດລາວ ກໍເຫັນພີ່ນ້ອງທຸກໆຄົນ ກໍໄດ້ເຈີກັນຫຼາຍຄົນ ມ່ວນ ມ່ວນຊື່ນຫຼາຍ ກະ ມື້ນີ້ກະມາພູມໃຈຫຼາຍທີ່ວ່າເຫັນຫຼານໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມລາຍການ ໄດ້ຖືວັດທະນະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ກໍໄດ້ໂຊໃຫ້ທັງແມ່ທຸກໆຄົນ ທັງແມ່ລາວ ແມ່ອາເມລິກາ ທຸກໆຄົນ ກະພູມໃຈຫຼາຍ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ຂອບໃຈ